رب تبارڪ وتعاليٰ هاڻي هتان ٻڌائي ٿو انهي ۾ تفهيم آهي هتان هاڻي شروع ٿو ٿئي ايڪونجاهه ٻاونجاهه ٽيونجاهه آيت انهي ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ انبيا ڪرام جي جيڪا تفهيم آهي توحيد جي ۽ دعوت تبليغ جي ان جو بيان ٿو ڪري ڪيئن حضرت ابراهيم عليه السلام پنهنجي خاندان کي قوم کي پنهنجي پيء کي تبليغ توحيد جي ڪئي اها تبليغ توحيد جي جيئن توهان هتي ڪريو ٿا هتي آزادي جو مسئلو هو ۽ هيڪڙائي جو مسئلو عدالت آزادي جو مسئلو هتي توحيد ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جي طرف تبليغ جو مسئلو معنيٰ اهو پروگرام به نبيء جو آهي ڪاميابي ٿي هي پروگرام به نبيء جو آهي ڪاميابي ٿي اهڙي طرح ٻيا اهي پروگرام هڪ هڪ ٻڌائيندو ٻڌائيندو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته تو وٽ اهي سڀئي آهن جڏهن هڪڙو هڪڙو شخص پنهنجي هڪڙي ڳالهه تي ڪامياب ٿئي ٿو ته تون جامع ڪيئن ڪامياب ٿيندين تنهنجي مقابلي جا سڀ ختم اهو مطلب آهي اهو آهي تذڪير بايام الله ان ۾ الله تعاليٰ نبي کي سندس آزادي ٻڌائي ٿو ان ربڪ لهو العزيز الرحيم واتل عليهم ابراهيم خبر پڙهه انهن تي ابراهيم عليه السلام جي ڳالهه، پڙهه تون انهن تي ابراهيم عليه السلام جي خبر، نبأ معنيٰ خبر، اذ قال لأبيه جڏهن چيائين پنهنجي پيء کي، وقومه ۽ پنهنجي قوم کي، ما تعبدون ڪنهن جي عبادت ٿا ڪريو، قالوا نعبد اصناما اسان بتن جي پوڄا ٿا ڪريون. اصنام جمع صنم جي، صنم چئبو آهي هٿ جو ڪو بوتو ٺاهي پوء ان جي پوڄا ڪجي. هنن چيو ته اسان بتن جي پوڄا ٿا ڪريون. هن بتن جي پوڄا شروع ڪئي، اها پراڻي هنن جي رسم هئي، ڪنهن زماني کان وٺي هلي پئي آئي.

انهن جي عبادت ۾ دوام ۽ استمرار قبوليندڙ هي عڪف جي معنيٰ اها آهي عڪف چئبو آهي بند ڪرڻ کي اعتڪاف وارو ماڻهو به بند ٿي ويهي رهندو آهي مسجد جي اندر قال هل يسمعونڪم ڇا ٻڌن ٿا توهان جي ڪا اذ تدعون جڏهن توهان تدعونهم اهو ضمير ائين ڪريل هوندو آهي گهڻو ڪري جڏهن توهان هن کي سڏيندا آهيو پڪاريندا آهيو پوء توهان جي پڪار ڪا سڏ ڪا اهي جمادات بي روح شيون جيڪي آهن پٿرن جون اهي او ينفعونڪم يا ڪو نفعو ڀلائي او يضرون يا ڪاوڙجن ته ڪو نقصان پهچائن توهان کي پڇڻ سان ڪو نفعو ڏين، گهرڻ سان ڪجهه توهان کي خيرات ڏين يا ڪا توهان جي مدد ڪن، جڏهن ته هو پنهنجي مٿان مک به نٿا اڏائي سگهن. قالوا بل وجدنا آباءنا ڳالهيون سڀ تنهنجون صحيح آهن. اهي ڳالهيون ڪونهن پر ابي ڏاڏي جي رسم آ، ان جو اسان کي پنهنجي پيء ڏاڏي جي عزت آهي، تنهن ڪري انهيء عزت ۾ اسان هنن سان ڪذالڪ يفعلون ابا ڏاڏا اسان جا ائين ڪندا ها. قال افرئيتم چيائين ڀلا خبر ڏيو ما ڪنتم جن کي توهان تعبدون پوڄيو ٿا. پوڄيندا آهيو انتم توهان يا توهان جا ابا الاقدمون پراڻا فانهم عدو لي توهان کي مان ٻڌائي ٿو ڇڏيان ته بيشڪ اهي سمورا عدو لي اهي منهنجا دشمن آهن يا توهان جي پوڄڻ انهن جي حماقت آهي جن کي ڪو اختيار نه آهي جن کي قبضو نه آهي ذري ڀر نفي نقصان جي قوت نه آهي انهن جي عبادت ڪرڻ ته پوء چڱو مان انهن انهن جي دشمني ٿو رکان مان انهن کان خوف خطر ڇڏي ڏنو آهي مان انهن جي انهن سان دشمني جو اعلان ٿو ڪريان، ڏسان سائين هاڻي مان کي ڪو نفع نقصان پهچائين. جيڪڏهن توهان کي يقين نٿو ٿئي ته مان توهان کي يقين جي طرف آڻڻ جي لاء پنهنجي دشمني جو اعلان ٿو ڪيان ته مان انهن جو دشمن آهيان. توهان ته دوست آهيو، پوڄيو ٿا، سڀ ڪجهه ڪيو ٿا، توهان پنهنجي ابي ڏاڏي جي انهي چال چلت کي ڏسي عقيدتمند ٿيا آهيو، ضرور انهن کي به نفع پهتو هوندو، تنهنڪري توهان کي به چڱو مان هاڻي انهن سڀني رسمن کي ٽوڙي انهن سان دشمني ٿو ڪريان، ڏسان ته انهيء دشمني جو مون تي ڪو اثر پئي ٿو.

ولا اخاف ما تشرڪون به جن کي توهان خدا سان شريڪ بڻايو آهي مان کي ان جو ڪو خوف ڪونهي الا ان يشاء ربي شيئا الله جيڪڏهن ڪجهه ڪرڻ گهري ته اهو به ٿي سگهي ٿو سو به جي ٿيو ته مان پنهنجي رب جي پاسي کان سمجهندس ان ڳالهه جو يقين ڪونهي ته ڪجهه نه ٿيندو ٿي سگهي ٿو گهڻا ماڻهو چوندا آهن ته فلاڻي هنڌ وڃي وڻ وڍيون فلاڻي سائين وڃي قبي کي ڊاٺائون پوء بيمار ٿي پيا تپ ٿي پيو مصيبت ٿي اها نه آهي پر مرضي آهي وري به نه سمجهڻ گهرجي عقيدو ان کي چئبو آهي فإنهم عدو لي، اهڙي طرح سان ڪو ظالم بادشاهه آهي، پوء ان سان ڪو مقابلو ٿو ڪري، ان جي لاء ڪجهه خلاف پروپيگنڊا ڪري ٿو، پوء جيڪڏهن ڪا مصيبت ڪا تڪليف پهتي، الا ان يشاء ربي ۾ داخل آهي، اهو نه سمجهبو ته ڪو ان جي پاسي کان آهي. اهو به وڏو شرڪ آهي هڪڙو. هڪڙو شرڪ ٿيندو آهي بتن جي پوڄڻ جو، ان شرڪ کي ته ڪا حيثيت ئي ڪانهي. شرڪ آهي اهو جو هيڏي ساري عقلمند، دانشور، عقيدي وارن، مؤمنن، مسلمانن تي ڪفر جو قانون هلي. ۽ پوء انهي بادشاهه کي تسليم ڪجي ۽ ان جي حڪومت کي مڃجي اهو وڏو شرڪ آهي ۽ پوء انهي انهي شرڪ جي مقابلي ۾ ماڻهو خوف ڪري پوء اهو به شرڪ آهي اتي اهو جواب جيڪو ابراهيم عليه السلام جواب ڏنو اهو ڪهڙو جواب هو لا اخاف ما تشرڪون به الا ان يشاء ربي شيئا جيڪڏهن ڪو نقصان ٿيو ته به رب جي پاسي کان فانهم عدو لي اهي سڀ اسان جا دشمن آهن مگر جيڪو ربّ تبارڪ و تعاليٰ جي حضور جو غلبو هن تي ٿيو آهي، تنهن ڪري اها دعا گهري اٿس. ربّ هب لي، هيء دعا آهي، ربّ هب لي حڪما، اي الله! مون کي اهڙو هڪڙو فيصلو ڏي، جو وڏي ۾ وڏو فيصلو هجي، والحقني ۽ مون کي ملاء بالصالحين، نيڪن صالحن سان، يعني مزيد علم عطا فرماء ۽ درجات ۽ قرب جا مقام مون کي نصيب ڪر. ۽ نيڪن جي زمري ۾ مون کي پهچاء، جيئن حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن دعا گهري اللهم رفيق الاعليٰ اهڙي طرح حضرت ابراهيم عليه السلام به ايڏي وڏي جماعت جيڪا ملاء اعليٰ ۾ جماعت آهي عرش عظيم جي هيٺ انهي جماعت سان جيئن هتي تعلق اٿس اتي لحوق ٿو گهري ته مون کي اتي پهچاء سچن سان مون کي هلي اتي ملائي واجعل لي لسان صدق ۽ منهنجي زبان جو زبان کي سچو ڪر منهنجي لاء ڪر تون زبان جو سچ معنيٰ منهنجو ٻول سچو ڪر في الاخرين پوين ۾ پوين ۾ به منهنجي تسليم ڪندا رهن ۽ منهنجي ڳالهه کي مڃيندا رهن ڇو ته اعمال صالحه آثار حسنه انهي جي توفيق انسان جي لاء ذڪر خير هوندو آهي ۽ جيڪي انهي قدر تي هلندا اوترو اجر انهي شخص کي ملندو

چڱي دل کڻي اچي. دل سليم ٻن قسمن جي ٿيندي آهي. سليم هجي شرڪ کان، سليم هجي ڪفر کان، سليم هجي روحاني امراضن کان. اها آهي سليم دل. اهڙي طرح سان ٻي سليم دل اها آهي جنهن تي نشان الله تعاليٰ جي ذڪر جو هجي. اها به سليم دل آهي. عربن جو هڪڙو محاورو هوندو آهي. عرب چوندا آهن نانگ جنهن کي ڏنگي ان کي چوندا سليم. اهڙي طرح استلام چئبو آهي حجر اسود جي مٿان چپن رکڻ کي.

هي ڪيفيات کي هڪڙي ڪميات سان کڻي ٿا نسبت ڏيون ڪميات چئبو آهي مقدار کي ڪيفيات چئبو آهي وصف کي پاڻي مٿون پيو ڪري هيٺ جبل هجي پاڻي جو ڦڙو ڦڙو هيٺ ڪري ٿو هيٺ جبل جي تختيء تي پاڻي ٿو ڪري پوء تهان ڪجهه وقت کان بعد سال ٻه سال چار سال ڦڙو ڪري اتي تهان کڏڙي ڏسندؤ ان کڏڙي ۾ ۾ پاڻي بيٺو هوندو. وري ٻيو ڦڙو ڪرندو ته پاڻي نڪري ويندو. باقي اوترو بچندو جيڪو آهي. حالانڪ اڳي اها زمين سڌي هئي. پاڻي ڪري ڪري اتي کڏ بڻائي آ. پاڻيء جهڙيء نرم شيء جبل تي ڪري ڪري کڏ بڻائي آ. توهان انهيء کڏ کي ايترن هزارن لکن ڦڙن ڏي نسبت ڏيو، لازمي طرح توهان کي انهيء نسبت ۾ کوٽرائي محسوس ٿيندي ته هر هڪڙي ڦڙي ايترو ته کوٽيو آ. جو هاڻي اهو کڏو ٿي بيٺو آهي، لکن ڪروڙن جي ڦڙن ڪرڻ کان بعد جيڪو کڏو ٿيو آهي، انهيء کي توهان تقسيم ڪيو پنهنجي ذهن ۾ ته لازمي طرح ڪا نه ڪا نسبت کوٽرائي جي هڪڙي ڦڙي ڏي ڪرڻي پوندي. معنيٰ الله جي ذڪر جڏهن ماڻهو قلب تي ڪندو آهي، ماڻهو چوندا آهن ته اسان کي ذڪر جو اثر ڪونه ٿيو آهي، ته پوء انهيء ڦڙي ڏي توهان جڏهن انهيء پٿر جي کوٽرائي جي نسبت ڪري سگهو ٿا، الله جي اسم جيڪو قلب تي هڻو ٿا، ڇا انهيء جي کوٽرائي جي نسبت ڪا نه هوندي؟

جي اها منظور ٿي وڃي ته پاڻ اکين سان تجربو ڪيوسي، ڏٺوسي، هيڏي هيڏو بيواهه هجڻ، هيڏو ننڌڻڪو هجڻ ۽ هيڏو بي بي يار و مددگار هجڻ اسان کي هاڻي اکين سان نظر آيو، بس هڪڙي صورت آهي جو وري اتهون کوٽي اسان پنهنجو ٻيو رستو ٺاهي اچي پهچون جنت ڏي. ڇو ته ڏسندا ته جهنم کان جنت ڏي رستو ڪونهي، دنيا کان جهنم ڏي به رستو آهي، جنت ڏي به رستو آهي. ماڻهو جي زندگي جي گاڏي ڊوڙي رهي آهي ته هڪڙي رستي تي وچ ۾ هڪ ٻي ڏي لائنون ڪٽجن ٿيون.

دنيا جي جهان ۾ به ائين بيسود ڪوشش. هتي الله تعاليٰ ان جو مثال ٿو ٻڌائي. ڪاش جي موٽي وڃون پوء هجون مؤمنن منجهان ان في ذلک لآية انهي ۾ وڏي نشاني آهي. وما ڪان اڪثرهم مؤمنين نه آهن هن جا ڪيترا مؤمن. وان ربک لهو العزيز الرحيم بيشڪ تنهنجو رب عزيز رحيم آهي. وڏي رحمت وارو آهي. جنهن الله تعاليٰ ڪافر کي به هن دنيا ۾ زندگي عطا ڪئي ۽ هدايت جو پيغام ڏنو. مؤمن کي به الله تعاليٰ زندگي عطا ڪئي ۽ تڪليفن ۾ مبتلا ڪيو. اهو به رب تبارڪ وتعاليٰ جو رحم آهي ته جيئن خبر پئي انهن ماڻهن کي ته هيڏين تڪليفن کان بعد به ماڻهو اڃا پنهنجي دين تي آهن چئبو ته دين ڪا سٺي شيء آهي.

اهو ڪهڙو گناهه آهي؟ اهو حقيقت ۾ اهي گمراهه قسم جي ماڻهن اهڙي قسم جي ڳالهين کي جن جو جن ۾ جن ۾ ڪو ادب نه آهي ان کي ادب بڻايو ۽ جن ۾ شرڪ ڪفر آهي ان کي ايمان بڻايو اها گمراهن جو هڪ طور طريقو هو جيڪو انگريزن اسان جي ملڪ ۾ اچي پکيڙيو مشرڪ قوم جون حرڪتون هلي اني لکم رسول امين، مان رسول آهيان امانت وارو، فاتقوا الله خدا جو خوف ڪريو، اطيعون، منهنجي تابعداري ڪريو، امين جو مطلب هي آهي ته الله جي پاسي کان جيڪو حڪم آيو آهي پورو پهچائبو. وما اسالڪم عليه من اجر ڪا مزدوري نٿا گهرون، ان اجري الا علي رب العالمين ناهي منهنجي مزدوري مگر علي رب العالمين جهانن جي پروردگار تي اهو ئي الله آهي هڪڙو جو مزدوري منهنجي انهي رب تبارڪ وتعالي تي آهي جو اهو مون کي ڏيندو.

توکي پٿر لڳندا جيڪڏهن تو انهيء نصيحت کان ۽ انهيء پنهنجي گفتگو کان باز نه آئين ته پٿر هڻبا. قال ان قال رب ان قومي ڪذبون هنن انتها ڪئي حضرت نوح عليه السلام پنهنجي رب جي پاسي متوجه ٿي چوڻ لڳو رب منهنجي قوم مون کي ڪوڙو ڪري چڪي فافتح بيني و بينهم منهنجي ۽ انهن جي وچ ۾ فتح ڪر فيصلو ڪر فتحا اهڙو فيصلو نجني جنهن ۾ مون کي ڪامياب بڻاء مون کي به انهيء فيصلي ۾ ڪامياب بڻاء. اهڙو فيصلو منهنجي ۽ هنن جي وچ ۾ تون ڪر، جنهن ۾ مون کي نجات ملي وڃي. ومن معيّ، ۽ ٻيا جيڪي شخص مون سان گڏ هن سڀني کي الڳ ڪر، نجات ڏي ۽ جدا ڪر، من المؤمنين، فانجيناه، پوء اسان هن کي ڇڏايوسين، ومن معه، ۽ جيڪي هن سان گڏ هيا، في الفلڪ المشحون. ٻيڙي ۾ جيڪا ٻيڙي ڀريل هئي، ان ڀريل ٻيڙي جي اندر اسان ان کي ائين ڪيوسين، ثم اغرقنا بعد الباقين، پوء اسان غرق ڪيوسين ان کان بعد باقين کي، باقي جيڪي شخص هئا انهن کي ٻوڙي ختم ڪيوسين. ان في ذلک لآية، انهيء ۾ وڏا قدرت جا نشان آهن، وما ڪان اڪثرهم مؤمنين، ناهن ڪيترا ئي انهن جا مؤمن، وان ربک لهو العزيز الرحيم، بيشڪ رب تبارڪ وتعاليٰ هو زبردست آ رحمت وارو آ. اهڙي طرح ڪذبت عاد المرسلين، عاد جي قوم رسولن کي انهن به ڪوڙو ڪيو اذ قال لهم اخوهم هود جڏهن هود عليه السلام کي چيو الا تتقون اني لڪم رسول امين مان رسول آهيان امانت وارو فاتقوا الله واطيعون الله جو خوف ڪيو منهنجي تابعداري ڪريو وما اسالڪم عليه من اجر مان توهان کان مزدوري ڪون ٿو گهران ان اجري الا علي رب العالمين منهنجي مزدوري رب جهانن تي آهي اتبنون بڪل ريع آية تعبثون ڇا توهان بڻايو ٿا هر هڪ دڙي تي نشان تعبثون کيڏڻ جي لاء جو راند ٿا کيڏو وڏا وڏا مينار ۽ نشان بڻائيندا پنهنجا قومي نشان جهڙي طرح سان هنن پنهنجو قومي نشان بڻايو آهي پاڪستان جو مينار اهو بڪل ريع آية تعبثون ۾ داخل آهي هوندي وتتخذون مصانع لڪم ۽ ٺاهيو ٿا پنهنجا توهان ڪاريگرن جا ڪارخانا لعلڪم تخلدون شايد توهان هميشه رهندو قيامت جو تڙا وڙهندو تڏهن توهان ڪاريگرن جا وڏا وڏا نشان ٿا بڻايو شوق اٿو توهان کي اچن قسم جي مينارن ۽ مضبوط جاين بڻائڻ جو شايد هميشه توهان رهندو

۽ توهان ڊڄو انهي الله کان امدڪم جنهن توهان کي هيڏو امداد ڪيو بما تعلمون جيڪي توهان ڄاڻو ٿا ڪيڏو رب تعاليٰ توهان کي اضافا ۽ امداد ڪيا امدڪم بانعام رب تعاليٰ پهچايا توهان کي جانور بنين پٽ جنات باغ عيون چشما اني اخاف عليڪم هاڻي مان ڊڄان ٿو توهان تي عذاب يوم عظيم وڏي ڏينهن جي عذاب کان متان توهان تي ان ۾ مڪافات اچي وڃي ۽ توهان جي بي فرماني جو جواب اچي وڃي قالوا سواء علينا

سو تنهنجي نصيحت بيڪار آ ۽ تنهنجو دڙڪو آ ته عذاب ايندو، عذاب اسان تي ڪونه ايندو. اها ڳالهه تنهنجي هڪڙي پراڻي قسم جي ڳالهه آ جيڪا يڪو ڪندو ٿو اچين. اسان هن تنهنجي ڳالهه کي آزمائي ڏٺو آ، ڪو نتيجو نه نڪتو آ. فڪذبوه، پوء انڪار ڪيو، فاهلڪناهم، الله فرمائي ٿو ته هن کي هلاڪ ڪيوسين. سخت اوٿر اچي ويو، طوفان، موڪلي انهن کي اهڙو حال ڪيو ويو جيئن کجيء جا بنڊ ڪورا، ڪاعجاز نخل منقعر، زور سان جو هوا لنگهي هڪڙي سوراخ کان نڪري ٻئي سوراخ کان سڀ اندريان لاڳ ڪڍي هلي وئي. اهو حال ٿي پيو انهن جي عذاب جو ان ربڪ لهو العزيز الرحيم بيشڪ تنهنجو رب عزيز رحيم زبردست آهي ڪذبت ثمود المرسلين ثمود جي قوم پنهنجي رسولن کي هي عاد جي قوم اذ قال لهم اخوهم جڏهن ڀاء انهن جي حضرت صالح عليه السلام چيو الا تتقون توهان نٿا پيا ڊڄو

توهان هن دنيا ۾ جيڪي رهو ٿا، باغ، باغيچا، پوکون، کجيون، جن جا سنگ تمام اچا، جبل، سنگ تراشي ۽ توهان جون ماڙيون ۽ بنگلا، انهن ۾ توهان کي بي خوف، بي خطر ڇڏي ويندو. اهي شيون توهان جي لاء بي خوفي جو سبب آهن. توهان جي حفاظت جو اهو بچاء جو سامان آهي. ڇا توهان کي ڇڏيو ويندو هنن جاين تي امن ۾، باغن ۾ ۽ چشمن ۾، پوکن ۾، کجين ۾، جن جا سنگ هضيم، ملائم.

چڱو، حضرت انهن کي دعوت ڏني ته هلو. صبح جو وقت هيو، سج پيو اڀري، پوري روشني مڪمل هجي، جبل ڦاٽو، ڏاچي نڪري آئي، ٻاهر ويم ٿيو. قال هٰذه ناقة لها شرب، هيء ڏاچي آهي، ان جي لاء پيئڻ جو وارو آهي هڪڙو، ولڪم شرب يوم، ۽ توهان جي لاء ٻيو وارو، ٻئي ڏينهن پيئڻ جو وارو آهي، هڪ ڏينهن توهان جا اٺ پيئندا ۽ ٻئي ڏينهن هيء اسان جي ڏاچي پيئندي.

ائين کڻي سمجهو ته اها ڏاچي الله تعاليٰ جي رحمت ۽ عذاب جو هڪڙو گڏيل نشان هو جي انهي جي عزت ڪن ته رحمت جي انهي جي ذلت ڪن ته عذاب ائين معجزات ۾ فيصلو رکيل هوندو آهي هي قرآن شريف ائين معجزات جو هڪڙو فيصلو آهي جيڪو عزت ڪندو ان کي عذاب عذاب کان بچاء ٿيندو جيڪو نه ڪندو تنهن کي عذاب ايندو معجزات هڪڙي لڪير هوندي آهي حد هوندي آهي هڪڙي عزت ۽ ذلت جي فعقروها پوء ان جون کچون ڪپي وڌيون فاصبحوا نادمين پوء پشيمان ٿي پيا الله جو عذاب اچي ويو فاخذهم العذاب عذاب انهن کي پڪڙيو ان في ذلڪ لآية ان ۾ ۾ وڏي قدرت جي نشاني آهي بدڪار عورت هڪڙي ان پنهنجي هڪڙي آشنا کي چيو ته جيڪر ائين ٿئي اسانجي اٺن کي مال کي ڏاڍي تڪليف آهي ان ڏاچي کي مار ته روز پيا پاڻي واڻي پياريون نه ته ڄڻ ٻيون ڏاچيون ڊڄنديون هيون ان کان رب تبارڪ تعالا جو ايڏو عذاب اچي ويو انهن تي جي اها قوم تباهه ٿي وئي وان ربک لهو العزيز الرحيم ڪذبت قوم لوط المرسلين لوط عليه السلام جي قوم رسولن جي تڪذيب ڪئي اذ قال لهم اخوهم جڏهن هن جي ڀاء لوط عليه السلام چيو الا تتقون نٿا ڊڄو اني لڪم رسول امين مان توهان جي لاء رسول آهيان پيغام آڻيندڙ معتبر فاتقوا الله خدا جو خوف ڪريو واطيعون ۽ منهنجي تابعداري ڪريو وما اسالڪم عليه من اجر مان توهان کان مزدوري ڪانه ٿو گهران ان اجري الا علي رب العالمين منهنجي مزدوري رب تعاليٰ تي آهي

اڳين مخلوق کي الجبلت الخلقت قالوا انما انت من المسحرين ته تون به جادو ڪيلن منجهان آهين تنهنجو عقل ماريل آ وما انت الا بشر مثلنا تون آهين

سورت جي اول ۾ رب تعاليٰ قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ متعلق بيان فرمايو ۽ ان جي انڪار تي ڌمڪي ڏني هئي درميان ۾ جيڪي مڪذب آهن قرآن پاڪ جي حقانيت کان منهن موڙيندڙ انهن جي واقعات جو بيان ڪيو وري مضمون موٽي ساڳي طرف ڏانهن اچي ٿو ۽ ان ۾ بيان آهي ته قرآن پاڪ عظيم الشان ڪتاب آهي جنهن کي الله تعاليٰ نازل فرمائي ٿو جبرائيل عليه السلام کڻي توهان وٽ پهچايو. روايت ٿي اچي حديث شريف ۾ ستر هزار ملائڪن جي مجموعي ۾ جبرائيل عليه السلام قرآن پاڪ جي آيتن کي کڻي اچي حضور انور صلي الله عليه وسلم تي پهچائي ٿو ان طرح قرآن شريف جون آيتون نازل ٿيون آهن اها هڪ ايڏي وڏي امانت محفوظ ٿي حضور انور صلي الله عليه وسلم وٽ پهچي ٿي ۽ پوء نبي ان امانت کي سنڀاليندڙ ۽ قوم تائين پوري طرح ٻڌائيندڙ رهي ٿو. ۽ ان جي لاء ڪجهه دليل بيان ٿيل آهن

ان جو مطلب هي آهي ته قرآن شريف زبان تي اچي ها زبان تي اچڻ سان ۽ زبانن جي پڙهڻ سان شي جو علم لازم ڪونه هوندو آهي حقائق تي پهچڻ ضروري نه هوندو آهي ڪيترا اکر انسانن کي ياد هوندا آهن مگر ان جي معنيٰ سمجه ۾ نه ايندي معنيٰ الله تعاليٰ ان کي دل تي لاٿو

عربي پڌري زبان ۾ قرآن شريف لٿو معنيٰ ۽ حروف قرآن جا اهي تنهنجي دل تي آيا اها خاص ڳالهه آهي اڳيان ڪتاب نبيين جي قلب تي لٿا پر انهن جون معنائون اينديون هيون لفظ نه لفظ نبي پنهنجا بيان ڪندو هيو

نازل ٿيڻ ۾ فرق ۽ ان جي بيان ۾ فرق من و عن جيئن الله تعاليٰ زبان عربيء ۾ آندو ۽ ان جي معنيٰ به آندي اها نبي پاڻ ٻڌائي هڪ اهو ٻيو ته انه لفي زبر الاولين هن جو ثبوت ته اهو اڳين ڪتابن ۾ آهي، زبر زبور جي جمع آهي، زبور چئبو آهي دفتر کي، زبر معنيٰ گهڻا دفتر جمع. اهو قرآن ڪريم آسماني ڪتابن ۾ اڳين نبين تي به نازل ٿيل آهي، معنيٰ مضمون ۽ معاني اڳين ڪتابن ۾ هن جا لڀن ٿا. هتي لفظن سميت آيل آهي بلسان عربي مبين. انه اهو قرآن لفي زبر الاولين اڳين ڪتابن ۾ اڳين جي ڪتابن ۾ جيڪي پهريان نبي گذريا آهن انهن جي ڪتابن ۾ آيل آهي معنيٰ معاني هن قرآن جا انهي ڪتابن ۾ لٿل آهن ڇاڪاڻ ته لفظ اتي ڪڏهن تورات جا هئا ڪڏهن لفظ انجيل جا هيا ڪڏهن زبور جا لفظ هيا تنهنڪري لسان عربي مبين سان انڪار ڪري چڪو الفاظ جو قرآن پاڪ جون معنائون اڳي لٿل هن هتي هاڻي معنيٰ به ۽ لفظ به گڏ لٿل هن اها ڪيفيت ٿي هڪڙي معنيٰ، ٻي معنيٰ هيء به ڪئي اٿن، قرآن جو نازل ٿيڻ، قرآن جو آڻيندڙ، قرآن جنهن تي نازل ٿيو، اهي ٽي شخصيتون جبرائيل عليه السلام، قرآن پاڪ پاڻ ۽ سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم. انبياء سابقين وٽ اهو مضمون لٿل هيو، پيشين گوئي طور.

۽ اهو، عرب، توهان جو خود انهيء قسم جو، ڄاڻندڙ توهان جي زبان جو، ننڍو ٿي وڏو ٿيو توهان وٽ، اها توهان جي ٻولي توهان کان سکيو، اهو جيڪڏهن قرآن پاڪ پاڻ ٺاهي ها ته جيڪر توهان ته هن کان بهتر ٺاهي سگهو ها ڇو ته توهان گهڻا وڏا تجربيڪار پراڻا ماڻهو آهيو. نٿا ٺاهي سگهو تنهن جي معنيٰ ته توهان پنهنجي زبان جو پاڻ ئي مقابلي ۾ نٿا اچي سگهو. اها ڳالهه ته عجب جهڙي هئي. الله ٿو فرمائي ته اعجاز قرآن جو توهان کي عربي زبان ۾ منجهائي ٿو پروگرام قرآن جو توهان کي توهان جي پروگرام پيش ڪرڻ ۾ ٿڪائي ٿو قرآن جو حڪم مضمون ۽ جيڪا اصلاحات آهن اهڙا توهان نٿا ٻڌائي سگهو معنيٰ جي لحاظ کان به نه ٿا مقابلو ڪري سگهو جو اهڙو مضمون پيش ڪريو لفظن جي لحاظ کان به مقابلو نه ٿا ڪري سگهو جو ايڏو بلند مضمون ان اعليٰ درجي الفاظ ۾ آڻي تهان ڪنهن کي مقابلي ۾ اچو اهو به نٿا ڪيو رب فرمائي ٿو ته اها ڳالهه تمام سولي آهي

قرآن ته نازل ڪريون ها انهيء ٻوليء ۾ پر پڙهايون ها توهان جي نبي رسول کان اها ته پوء تيئن مشڪل ٿي وڃي ها ڳالهه وڏي عجب جهڙي ڳالهه ٿي پوي ها ته جيڪو شخص اسان وٽ ننڍو ٿي وڏو ٿيو اکر هڪڙو نه سکيو نه ڪو ٻاهر اهڙو سفرن ۾ ويو اهڙي هڪڙي ٻولي ٿو ڳالهائي جيڪا هندستان جي ٻولي آهي چين جي ٻولي آهي الله ٿو فرمائي جي قرآن انهيء ٻوليء ۾ نازل ڪريو ها ته پاڻ تيئن عجب ٿي وڃي ها

توهان ڪيئن حيران ٿيو ها؟ الله ٿو فرمائي ته به توهان انڪار ڪريو ها ايڏي حيرت کان بعد به انڪار ڪريو ها ايڏي عجز کان بعد به انڪار ڪريو ها توهان جا ته اهڙا حال آهن مگر اسان توهان کي ايترو عاجز نه بڻايو آهي توهان جي ٻوليء ۾ توهان جي زبان ۾ توهان جي هڪڙي ننڍي ٿي وڏي ٿيندڙ فرد کان توهان جي معاشري ۾ آيل کان اسان قرآن عربيء ۾ پڙهارايو آهي انهي جو مقابلو نٿا ڪيو جيڪو مقابلي ۾ تمام سولو اٿو

انڪار ٿا ڪن. مجرمن جي جيڪا دل هوندي آهي حق جي انڪار کي قبول ڪندي آهي. اهو قبول ڪرڻ انڪار جو ڄڻ هلائڻ انڪار جو انهن جي دلين ۾ آهي. لا يؤمنون به ايمان نه آڻيندا انهيء تي حتيٰ يروا العذاب الاليم جيستائين ڏسن عذاب دردناڪ. ڪو عذاب ڏٺائون؟ مڪي مڪرم ۾ هي سورت نازل ٿي آهي ۽ انهيء ۾ پروگرام اچي ويو چوويهين پنجويهين آيت ۾ ڪاميابي اسلام جي نزول ملائڪن جو اهو بيان ٿيو جيڪو بدر ۾ ٿيو هو ۽ الله تعاليٰ فتح ڏني مسلمانن کي شڪست ڏني ڪافرن کي وڏا وڏا صناديد قريش ستر انهن جا امير امرا حاڪم وڏا ماڻهو اهي قتل ٿي ويا بري موت مري ويا جنگ ۾ ستر ماڻهو هن جا گرفتار ٿيا اها وڏي ۾ وڏي ڪاميابي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هي تيسيتائين نه مڃيندا جيسين عذاب دردناڪ نه ڏسن پوء سوچيندا ته واقعي نبيء جيڪي چيو ٿي سو سچ ٿي چيو لا يؤمنون حتيٰ معنيٰ انهن جي بي ايماني هلي ختم ٿيندي عذاب دردناڪ تي عذاب دردناڪ ڏسڻ کان بعد انهن جي بي ايماني ختم ٿيندي پر اها نفو ڏيندي چئو ته نه نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن انهن کي ڳوٺي کوهه تي به فرمايو ته رب تعالي اسان سان جيڪي واعدا ڪيا سچا پر توهان سان جيڪو واعدو ٿيو ته جهنم رسيد ٿيندؤ شڪست کائيندؤ اهو ڏٺو يا نه

چئو ته بس تنهنجي ڪهڙي آهي نبوت ڪهڙي آهي دعويٰ الله فرمائي ٿو ته اها جيڪا وچ ۾ ڍر ڏني اٿئون عذاب جي موقعي تائين جڏهن عذاب ايندو ته اها ڍر مفيد آهي دنيا جي جهان ۾ جيڪو کاڌو پيتو اهو هنن کي ڪفايت ڪري ويو ڪيڏي نه غلط ڳالهه آهي جو ڪنهن سزا کي ۽ مصيبت کي ٿورو پوئتي ايندو ڏسي يقين کان نڪري وڃن

انهن کي ڊيڄاريو آهي اسان، الله تعاليٰ جي عذاب کان رب فرمائي ته جڏهن به اسان ڪي رسول موڪليا آهن انهن تي عذاب اسان نازل ڪيو ۽ اهو عذاب نازل ڪيوسي رسولن جي بي فرماني ۾ ذڪريٰ هاڻي اهي ڳالهيون اسان ياد ٿا ڏياريون توهان کي وما ڪنا ظالمين اسان ڪڏهن به ظلم ڪندڙ ناهيون نبين کي موڪليو آهي پوء عذاب اسان آندو آهي ائين ڪنهن قوم تي بغير نبيء موڪلڻ جي بغير اطلاع جي ڪنهن تي عذاب ڪري ڇڏيون ائين ڪونه ڪيو آهي ان کي نصيحتون ڏنيون هن وري گذريل ڏينهن جون ته اڳي نبيين جي بي فرماني ٿي عذاب آيو هينئر توهان نبي جي بي فرماني نه ڪريو ان جي پروگرام تي هليو هلو متان عذاب اچي وڃي اهو هيو مضمون هنن حضور انور صلي الله عليه وسلم جي ان قرآن پاڪ جي متعلق پنهنجا عنديا ۽ پنهنجا فيصلا ٻڌايا مشرڪ مڪي جا اهي فيصلا ڪندا هيا ويهي پاڻ ۾ ته هي جيڪو قرآن نازل ٿيو آهي سو حقيقت ۾ هڪ الله جي طرفان ڪونه ايترو ته سمجهندا هئا ته ڪا مخفي طاقت هن سان واسطو رکي ٿي پر مخفي طاقت ملائڪ جيڪڏهن مڃين ته پوء ته سولي ڳالهه ٿي پئي ايمان ملڪ تي ٿي ويو تنهن ڪري ان ايمان کان گريز ڪري پوء چوندا ڪو جن ڪو شيطان هن کي اچي خبر ٿو ٻڌائي سو الله تعاليٰ انهيء جو به جواب ٿو ڏي ائين ڪونهي اهو قرآن پاڪ الله تبارڪ وتعاليٰ جو مٿي جيئن فرمائي ته نزل به الروح الامين جبرئيل عليه السلام آندو آهي وما تنزلت به شياطين نه آندو آهي ان قرآن کي شيطانن قريش چوندا هئا ته ان محمدا تابع من ان لمحمد تابعا من الجن چوندا ته محمد عليه الصلاة والسلام جا هڪڙا ڪي جن تابع آهن جو جن يخبره بالقرآن ڪما يخبر الڪهنة جيئن جادوگرن کي اچي جن جادو ٻڌائيندا آهن

انهن ۾ استعداد قبول نور جو آهي انوار حق جا اهي قبول ڪندا آهن الله تعالي اهڙن ملائڪن جي ستر هزار ملائڪن جي اجتماع ۾ هن قرآن شريف کي جبرائيل عليه السلام کي ڏيئي موڪليو آهي ايڏو محفوظ قرآن جو هن قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ سان آسمان جي حفاظت ڪئي وئي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته جن ٿا چون انا ڪنا نقعد منها مقاعد للسمع